SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ນີ້ແມ່ນ ຄຳເລັກ ທອງວິໄລ ທີ່ພາກລາຍການພາສາລາວຂອງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ສະບາຍດີ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການອ່ານບົດຂຽນກ່ຽວກັບອັບເດດກ່ຽວກັ ບໂຄວິດ-19 ສຳລັບວັນທີ 9 ສິງຫາ 2021 ໃນຫົວຂໍ້ເລື່ອງ ອັບເດດໂຄວິດ-19 Tamworth New South Wales Lockdown ເມື່ອການຕ້ອງຫ້າມໃນຊົນນະບົດ Victoria ຜ່ອນຜັນລົງ ສຳລັບລາຍລະອຽດອັນລະອຽດລະອໍກວ່ານີ້ ໃຫ້ເຂົ້າອ່ານຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ເລື່ອງດຽວກັນ ນັ້ນ ເພາະຈະສາມາດກົດຄົ້ນຫາຕ່າງໆນານາໄດ້ຕື່ມ ສຳລັບຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການປັບໃຫ້ທັນການສຳລັບທ່ານ ກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາລີ ສຳລັບວັນທີ 9 ສິງຫາ 2021 Tamworth ເຂົ້າສູ່ lockdown ອ່າວ Byron Bay ລະມັດລະວັງຕຽ ມພ້ອມ lockdown ເຂດຊົນນະບົດ Victoria ຈົບສິ້ນລົງຈາກແຕ່ທ່ຽງຄືນນີ້ ສູນກາງໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ ໂດຍຂັບລົດຜ່ານເຂົ້າໄປ ອັນທຳອິດໃນ Australia ເປີດຂຶ້ນໃນ Melbourne ລະບົບ Mandatory QR Code Check-in ຖືກປະກາດຂຶ້ນໃນ Tasmania ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັ ນໂຄວິດໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 263 ຄົນ ແລະ ມີຕາຍ 1 ຄົນ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 64 ຄົນທີ່ເປັນນັ້ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເມື່ອຍັງຕິດແປດຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ Tamworth ເຂົ້າສູ່ Lockdown 7 ມື້ ຈາກແຕ່ 5 ໂມງແລງ ຍ້ອນຮູ້ບ່ອນມີຄວາມສ່ຽງ ພາຍຫຼັງຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັ ນໂຄວິດ-19 ຈາກ Newcastle ເດີນທາງໄປໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Gladys Berejiklian ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະວີການກວດໂຄວິດຂຶ້ນໃນເຂດອ່າວ Byron Bay ທີ່ຊາຍຄົນໜຶ່ງຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ຄລີນິກການສັກຢ າວັກຊີນ ໂດຍກົດໃສ່ List of Vaccination Clinics ໃນລັດ Victoria Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 11 ຄົນ ທີ່ທຸກລາຍມີສາຍພົວພັນເຖິງບ່ອນທີ່ເປັນຢູ່ ນາຍົກ Daniel Andrews ປະກາດຍຸຕິ Lockdown ສຳລັບຊົນນະບົດ Victoria ຈາກແຕ່ 12 ໂມງ 01 ນາທີ ຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນອັງຄານທີ 10 ສິງຫາ 2021 ແລະ ບອກເຕືອນຄົນທີ່ຢູ່ກິນໃນ Melbourne ຈົ່ງຢ່າເດີນທາງໄປມາໃນລັດ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນອັນຖືກຕ້ອງ ສູນກາງສັກຢາວັກຊີນແບບຂັບລົດຜ່ານເຂົ້າໄປໃຫ້ສັກ ອັນທຳອິດໃນ Australia ເປີດຂຶ້ນທີ່ Melton

Yarrabah ຈະຈົບສິ້ນລົງໃນວັນພຸດ 11 ສິງຫາ 2021 ໃນລັດ Tasmania Uber ແລະ ກິດຈະການແທັກຊີ ຕ້ອງມີລະບົບ QR Code Check-in ຈາກແຕ່ 6 ໂມງແລງຂອງວັນສຸກທີ 13 ສິງຫາ 2021 Quarantine ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment Quarantine ແລະ ຄວາມຕ້ອງກາ ນກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ ເທຣິທໍຣີ ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ຊອກເ ບິ່ງສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບທ່ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນກ ານ ຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller

ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ມີຂໍ້ມູນເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ໃນແຕ່ລະລັດ ແລະ ເທຣິທໍຣີ ໃຫ້ກົດເບິ່ງ
SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook